SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມອັນເຄັ່ງຄັດຕື່ມຂອງຊິດນີຖືກນຳມາ ບັນຍັດ ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມທີ່ລະອຽດກວ່າ ໃຫ້ກົດເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມອັນເຄັ່ງຄັດຕື່ມຂອງຊິດນີຖືກນຳມາບັນຍັດ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣ ນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 23 ສິງຫາ 2021 ໃນບ່ອນຮ້ອນຮົນໃນຊິດນີ ກົດເກນຂອງບັດນີ້ມີເຄີຟິວ 9 ໂມງຄ່ຳເຖິງ 5 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ມີກຳນົດໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃສ່ການອອກກຳລັງກາຍປະຈຳວັນ ວິກຕໍເຣຍມີ 22 ກໍ ລະນີໂຄວິດອັນລຶກລັບ ACT ເປີດຮັບການຈົດຊື່ສຳລັບການສັກຢາ Pfizer ສຳລັບກຸ່ມ 16 ຫາ 29 ປີ ຊາວອົດສະຕຣາເລຍລົງມືທົດລອງການຄວາຣັນທີນຢູ່ເຮືອນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 818 ຄົນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອ ງ ໂດຍມີບໍ່ຫຼຸດ 42 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ສາມຄົນໃນໄວ 80 ທີ່ທັງໝົດມີອາການແຊກຊ້ອນ ສູນເສຍຊີວິດແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ກົດເກນເພີ່ມ Additional Rule Apply Across Greater Sydney ຖືກບັນຍັດໃສ່ທົ່ວຂອງແຄວ້ນຊິດນີ ເມື່ອທີ່ຄົນທີ່ເຮັ ດວຽກເຮັດການຈາກ Canterbury Bankstown Cumberland ແລະ Fairfield ບໍ່ຕ້ອງຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດເປັນປະຈຳ ເພື່ອຈະເຮັດວຽກເຮັດການ ຢູ່ໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດຂ ອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Appointment ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນໃໝ່ 51 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ຊາວສອງລາຍບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ 55 ກໍລະນີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ

My Digital Health Record ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ບ່ອນສ່ຽງ ໂດຍກົດໃສ່ List of Exposure Sites ແລະ ສິດທິຂອງທ່ານສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍກົດໃສ່ COVID-19 Vaccination ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາຂອງທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Queensland ມີຄົນໜຶ່ງເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງ ຖິ່ນເອງ ທີ່ຄວາຣັນທີນຢູ່ເຮືອນ ຊາວອົດສະຕຣາລີລົງມືທົດລອງເບິ່ງຄວາຣັນທີນຢູ່ເຮືອນ ອັນມີຈຸດປະສົງຄວາຣັນທີນຢູ່ເຮືອນ ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ທີ່ຖືກຕິດຕາມໂດຍການຊົດຊ່ວຍໂດຍ Geolocation ແລະ ຊອບແວກ ານອ່ານໜ້າຕາ Facial Recognition Software ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫ າກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັ ບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂ ຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານນະທີ່ COVID-19 Vaccine in Your Language